From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວໃນໄລຍະນີ້ ກຳລັງສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແ ກ່ປະຊາຊົນລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີໜຶ່ງຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນຈັນມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັ ນສຳລັບແລງມື້ນີ້ ມີດັ່ງນີ້ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລສັງຫານຫຼາຍສິບຄົນໃນເຂດຣາຟາ ກອງທັບສະຫະລັດໂຈມຕີໃສ່ລູກສອນໄຟຕື່ມອີກໃນເຢເມນ ແລະ ທ່ານ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອ ງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນທຳລາຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ 40 ລຳ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວສົງຄາມ ການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເນາະ ກະໄດ້ມີການໂຈມຕີອີກຂອງອິສຣາແອລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ ເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນເນາະ ແລ້ວກະ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຖືກເມືອງຣາຟາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 37 ຄົນ ບ່ອນທີ່ພົນລະເຮືອນ 1 ລ້ານ 4 ແສນ ຄົນ ໄດ້ໜີອອກໄປເພື່ອຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມນັ້ນ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອະທິບາຍການລະເບີດຢ່າງໜັກ ດ້ວຍການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຕົກຖືກເຮືອນ ແລະ ວັດອິດສະລາມຫຼາຍຫຼັງ ກອ ງທັບອິສຣາແອລໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດຊາບູຣາ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດໜຶ່ງຂອງເມືອງຣາຟາ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລຍັງໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເ ຫຼືອຕົວປະກັນອິສຣາແອລ 2 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຂ້າມຄືນໃນເຂດຣາຟາ ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີອາການທາງແພດທີ່ດີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາ ມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ສັນຍາເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພສຳລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ທີ່ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດຂອງເຂດກາຊາ ກ່ອນການໂຈມຕີຢູ່ພາກພື້ນດິນທີ່ວາງແຜນໄວ້ ຂອງອິສຣາແອລຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ແນວໃດກໍຕາມ ມັນຍັງບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສນັ້ນ ສາມາດໄປໃສແດ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົມກັບ ທ່ານເ ນຕັນຢາຮູທາງໂທລະສັບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະ ໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ອິສຣາແອລບໍ່ຄວນດຳເນີນໄປໜ້າກັບການປະຕິບັດການທາງທະຫານໃນເຂດຣາຟາ ໂດຍປາສະຈາກແຜນການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະ ຕິບັດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນທີ່ລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃນການສຳພາດທີ່ອອກອາກາດ ໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງເຈດຕະນາຂອງທ່ານທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ໂຈມຕີກອງທັບຮາມາສສີ່ແຫ່ງໃນເຂດຣາຟາ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເອົາຊ ະນະພວກຫົວຮຸນແຮງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການກຳຈັດພວກເຂົາອອກຈາກເມືອງທີ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດອີຈິບນັ້ນ ອານາສັກ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນ ໄດ້ໂຈມຕີບັນດາອຸປະກອນ ແລະ ລູກສອນໄຟໃນເຂດທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຖືກກະກຽມທີ່ຈະຍິງໃສ່ບັນດາກຳປັ່ນໃນທະເລແດງ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ລະຫວ່າງເວລາ 4 ຫາ 5 ໂມງແລງ ຫຼື 1 ຫາ 2 ໂມງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງໂຮເດດາ ສູນບັນຊາການຂອງກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກພື້ນ ຂໍອະໄພ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື ເຊັນຄອມ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ ຖະ ແຫຼງການກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນການໂຈມຕີປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕໍ່ກຳປັ່ນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື USV ສອງລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນແບບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ASCM 3 ລູກ ທີ່ ກຽມທີ່ຈະຍິງໃສ່ເຮືອຢູ່ໃນທະເລແດງ ໂທລະພາບ ອາລມາຊີຣາຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີ 3 ຄັ້ງໃສ່ເຂດທ່າເຮືອຊາລີບ ໃນຂະນະທີ່ນັກຂ່າວຂອງ AFP ຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮູຕີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຍຸຕິການໂຈມຕີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳ ອີກຂອງພວກກະບົດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃສ່ບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນທະເລແດງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກຸ່ມຮູຕີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພວກນັກ ພວກນັກລົບຂອງເຂົາເຈົ້າ 17 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ ການໂຈມຕີໃນໝໍ່ໆມານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໂຈມຕີເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ ພວກຮູຕີ ເຊິ່ງຄວບຄຸມພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍຈາກສົງຄາມ ລວມທັງທ່ າເຮືອໂຮເດດາ ໄດ້ເລີ່ມການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນພະຈິກ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໂຈມຕີເຮືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສຣາແອລ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໃນກາຊາ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກທຳລາຍ ໂດຍສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ພຸດທະສອນ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທຸກຄືນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາ ກາດຂອງຢູເຄຣນ ສຳລັບການຍິງໂດຣນຊາເຮດທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ 40 ຈາກ 45 ລຳຕົກ ທີ່ບິນມາຈາກຣັດເຊຍ ເພື່ອໂຈມຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເຊເລັນສະກີໄດ້ກ່າວວ່າ ກີຢິບແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງລະບົບ ປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຂະເຈົ້າ ແລະ ສົງຄາມເອເລັກໂທຣນິກຂອງຂະເຈົ້າ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງປີ ໃນການໂຈມຕີ 5 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງນັ້ນ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີຢູເຄຣນເມື່ອຂ້າມ ຄືນ ດ້ວຍໂດຣນຫຼາຍສິບລຳ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນບາດເຈັບຄົນໜຶ່ງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມກັບຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ທ່າເຮືອທະເລມີໂຄລາອິບ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງ ທັບຢູເຄຣນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ການທຳລາຍຢູ່ໃນ ຫຼື ໃກ້ໆກັບ ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ກອງບັນຊາການທະຫານໄດ້ກ່າວໃນເທເລແກ ຣມວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຂະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກດົນກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທຳລາຍໂດຣນຊາເຮດ 26 ລຳ ທີ່ຖືກປ່ອຍຈາກຣັດເຊຍໃນພາກໃຕ້ຫຼາຍແຫ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນພາກພື້ນມີໂຄລາຢິ ບ ໃກ້ກັບທະເລດຳ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຜ່ານກ ານລົງຄະແນນສຽງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ດຳເນີນມາດ ຕະການເພື່ອໃຫ້ຜ່ານການພິຈາລະນາໃນສະພາສູງ ຊະຕາກຳຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ພັກຣີພັບລິກັນມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນ ສະພາສູງທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກພັກເດໂມແ ຄຣັດທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 67 ຕໍ່ 27 ສຽງ ໃຫ້ຍົກເລີກການຄວບຄຸມຕາມຂະບວນການຕໍ່ການພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກືອບຈະແນ່ໃຈວ່າມັນຈະຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາ ຍແບບງ່າຍດາຍ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຢູເຄຣນຈະໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 61 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເພີ່ມການສະໜອງດ້ານລູກສອນໄຟ ອາວຸດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ໝົດແລ້ວຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣ ນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 3 ຂອງສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງລວມມີເງິນຈຳນວນ 14 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບອິດສະຣາແອນ ເກືອບ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາພັນທະມິດໃນອິນໂດ ປາຊີຟິກ ລວມທັງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ພຸດທະສອນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຕ້ອງຕິອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ນຳໜ້າຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ທ່າ ນດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ສະຫະລັດອາດຈະບໍ່ປົກປ້ອງບັນດາພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ ຜູ້ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າບໍ່ຈ່າຍເງິນພຽງພໍຕໍ່ການປ້ອງກັນປະເທດ ຖ້າຫາກມີການບຸກລຸກຣັດເຊ ຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ການສະເໜີແນະໃດໆ ທີ່ວ່າບັນດາພັນທະມິດຈະບໍ່ປ້ອງກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນນັ້ນ ເປັນການບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ ລວມທັງສະຫະລັດນຳດ້ວຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກ ທະຫານຂອງອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈນ ສະໂຕເທັນເບີກ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ ທ່ານ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການໂຈມຕີໃດໆຕໍ່ອົງການເນໂຕ ຈະຖືກພົບກັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງໂປແລນ ທ່ານ ວລາດີສລໍ ໂຄຊີ ໂຄຊີນຽກ ຄາມິສ ຍັງໄດ້ອອກຄວາມເຫັນ ໂ ດຍກ່າວວ່າ ຄຳຂວັນຂອງເນໂຕ ໜຶ່ງເພື່ອທັງໝົດ ທັງໝົດເພື່ອໜຶ່ງ ເປັນຄຳໝັ້ນໝາຍທີ່ຍຶດໝັ້ນຂອງພັນທະມິດສົນທິສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອ ການເປັນບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ທັງຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຮັດໃຫ້ອົງການເນໂຕທັງໝົດອ່ອນແອລົງ ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ອານາສັກ ຜົນການນັບບັດຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງປາກິສຖານ ທີ່ມີການຄອງຄ ອຍຖ້າເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ສະຫຼຸບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍທີ່ພັນທະມິດຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກຈັບ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຈັດເປັນພັກກຳສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຕາມລຳພັງ ເວັບໄຊຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກສະເໜີໂດຍພັກ ຕາຣິກ ອີ ອິນຊາຟ ປາກິສຖານ ຫຼື PTI ໄດ້ຮັບ 101 ບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ມີທັງໝົດ 266 ບ່ອນ ພັກທີ່ມາເປັນອັນດັບສອງ ກໍໄດ້ແກ່ພັກສັນນິບາດມຸສລິມປາກິສຖານ ນາວາສ ຫຼື PMLN ເຊິ່ງນຳພາໂດຍອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກຄົນໜຶ່ງ ຄືທ່ານ ນາວາສ ຊາຣີຟ ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊະ ນະ 75 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ກາຍເປັນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດພຽງພັກດຽວໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນວ່າບັນດາຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກພັກ PTI ແມ່ນລົງຄະແນນ ຂໍອະໄພ ແມ່ນລົງແຂ່ງຂັນໃນຖານະເປັນສ່ວ ນບຸກຄົນ ພຸດທະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ຖືກນຳໄປໂຮງໝໍທະຫານ Walter Reed ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປິ່ນປົວອາການເກີດໃໝ່ທີ່ແນະວ່າ ເປັນບັນຫາພວກປັດສະ ວະ ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກນັ້ນກໍມີແຈ້ງການເຖິງທຳນຽບຂາວ ແລະ ລັດ ຖະສະພານຳດ້ວຍ ອີງຕາມການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ພົນຕີ ຣາຍເດີ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ມອ ບໂອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນຫ້ອງການໄປໃຫ້ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນາງ Kathleen Hicks ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດງານ ແລະ ດຳເນີນ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆແທນ ເຊິ່ງປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວແລ້ວ ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ອານາສັກ ທີມ Chiefs ຂອງ Kansas City ໄດ້ຄະແນນດ້ວຍການນຳເອົາບານຜ່ານເສັ້ນ ໄຊຂອງຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Touchdown ໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງການຕໍ່ເວລາອອກໄປ ເພື່ອເອົາຊະນະທີມ San Francisco 49ers ດ້ວຍຄະແນນ 25 ຕໍ່ 22 ແລະ ເປັນຜູ້ຊະນະໃນການແຂ່ງກັນ ແຂ່ງຂັນ Super Bowl ຂອງສະຫະພັນອາເມຣິກັນຟຸດບອລແຫ່ງ ຊາດ ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນນະຄອນລະ ຂໍອະໄພ ລາສເວກັສ ແມ່ນການໄດ້ເປັນແຊັມຄັ້ງທີສອງລຽນຕິດ ສຳລັບທີມ Chiefs ແລະ ເປັນຄັ້ງທີສາມໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ ທີ່ບໍ່ມີທີມໃດທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະໃນການ ແຂ່ງຂັນ Super Bowl ຕິດຕໍ່ກັນໃນເກືອບຮອບ 20 ປີຜ່ານມາ ທີມ San Francisco ໄດ້ຄວບຄຸມເກມໃນຊ່ວງຕົ້ນໆ ໂດຍໄດ້ຄະແນນນຳໜ້າກ່ອນ 10 ຕໍ່ 0 ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ນຳຫຼັງມາດ້ວຍຄະແນນ 10 ຕໍ່ 3 ໃນຊ່ວງເຄິ່ງເວລາຂອງເກມ ທີມ Chiefs ກໍໄດ້ບຸ ກຄືນຢ່າງໜັກ ໂດຍໄດ້ຄະແນນ ໂດຍໄດ້ 10 ຄະແນນ ແບບບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍຄະແນນໃດໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົານຳໜ້າດ້ວຍຄະແນນ 13 ຕໍ່ 10 ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ເກມແມ່ນສູສີກັນ ໂດຍການບຸກໄປບຸກມາ ໂດຍແຕ່ລະ ທີມກໍໄດ້ຄະແນນເຕະບານເຂົ້າປະຕູໃນຊ່ວງ 2 ນາທີສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄະແນນຈາກ 19 ຕໍ່ 19 ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ເວລາອອກໄປ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວຮອບໂລກ ພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ການຂາດແຄນເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງຢູ່ລາວ ນ້ຳມັນເຊິ່ງເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼັກຂອງລາວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເໝືອນກັນກັບເງົາຕາມຕົວ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໃນລາວພໍສົມຄວນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ວິກິດການຂາດແຄນນ້ຳມັນຢູ່ລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະກາງປີ 2022 ຫຼັງຈ າກສົງຄາມໃນຢູເຄຣນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນນັ້ນ ໄດ້ກັບມາເປັນສິ່ງສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນລາວອີກ ເມື່ອມີສະພາບການສະໜອງນ້ຳມັນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນກາຊ ວນ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າລັດຖະບານບໍ່ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດພຽງພໍ ເພື່ອຊຳລະໜີ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງລົດກະບະທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້ າສູ່ຟັງວ່າ ກາຊວນ ກາຊວນ ແອັດຊັງ ອັນ ພໍມີຢູ່ ແອັດຊັງ ກາຊວນ ກະຊິ ບາງເທື່ອກະບໍ່ມີເງິນຊຳລະເຂົາ ນີ້ມີເງິນຊຳລະເຂົາ ເຂົາກະບໍ່ສົ່ງໃຫ້ ປະມານນັ້ນແຫຼະ ໂຈະມ້ຽນນະ ຕິດໜີ້ເຂົາຫຼາຍ ບໍ່ແມ່ນເຂົາຊິໃຫ້ຕິດ ໜີ້ ຕິດໜີ້ມັນກະມີກຳນົດຄືກັນຫັ້ນນະ ຊຳລະເຂົາແລ້ວ ເຂົາກະໂຈະມ້ຽນ ໄດ້ຊຳລະເຂົາແລ້ວຄ່ອຍສົ່ງມາໃຫ້ ມັນກະຕົວນັ້ນກະຊິມີສ່ວນຢູ່ຕິເບາະ ຕົວນັ້ນກະຊິມີສ່ວນຢູ່ ເພາະວ່າກາຊວນມັນໃຊ້ຫຼາຍເດ້ ອີກດ້ານ ໜຶ່ງ ກໍເປັນເພາະມີການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງກໍຄືໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂທາງການເງິນຕໍ່ລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ອນຈະຊື້ນ້ຳມັນໄດ້ ດັ່ ງທີ່ອະດີດພະນັກງານອາວຸໂສຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ແຕ່ຕາມມັນກະຂາດນ້ຳມັນ ມັນກະມີຢູ່ດອກ ແຕ່ວ່າມັນກະ ນ້ຳມັນພວກເຮົານີ້ກະປະມານ 480 ຫຼຽນຂຶ້ນໄປເດ້ ຈາກ 750 ໄປເປັນ 480 ຫຼຽນ ນະເດີ້ຕໍ່ ຕໍ່ຕັນ ບາດນີ້ພວກນີ້ກໍເພິ່ນເງື່ອນໄຂສູງ ຈະຕ້ອງມີ ເອີ ເປີດ LC ຕ້ອງມີເງິນຄ້ຳປະກັນປະມານ 5 ລ້ານ 10 ລ້ານໂດລາພຸ້ນນະ ຖ້າເງິນບາດກະສາມສີ່ຫ້າຮ້ອຍລ້ານບາດພຸ້ນນະ ຈັ່ງຊິສົ່ງໃຫ້ໄດ້ ບາດນີ້ສ່ວນຫຼ າຍກໍເປັນບໍລິສັດໃນໜ້າຊື່ໆນະ ຂາຍຍ່ອຍຊື່ໆ ມັນ ປຕທ ເອົາມາໃຫ້ກະຂາຍຕໍ່ ບໍ່ມີບໍລິສັດນ້ຳມັນໃຫຍ່ນະປະເທດລາວນີ້ ນຳເຂົ້າຫັ້ນ ຕາມເຮົາໂທໄປຫາລະບ່ອນໆ ຢູ່ວຽງຈັນ ສ່ວນທາງການລາວໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ບັ ນຫານີ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນມີການປິດສາຍການຜະລິດບາງສາຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ຢ່າງກະທັນຫັນຢູ່ໃນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນຫຼັກໃຫ້ແກ່ລາວ ເພື່ອຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳມັນ ແ ລະ ກໍໄດ້ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳມັນແຮສຳຮອງໃນປ້ຳຕ່າງໆຂອງລາວບໍ່ມີຫຼາຍ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນລາຍງານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດກໍເພີ່ມຂຶ້ ນອີກດ້ວຍ ໃນໄລຍະ 21 ມື້ທຳອິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນທັງໝົດ 106 ລ້ານລິດ ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າການນຳເຂົ້າສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ ທີ່ມີຢູ່ປະມານ 140 ລ້ານລິດຕໍ່ເດືອນໃນປີ 2023 ນັ້ນຫຼາຍ ສ່ວນທະນາຄານໂລກກ່າ ວຢູ່ໃນລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງລາວໃນປີ 2023 ຜ່ານມາວ່າ ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຫຼຸດລົງ ກໍແມ່ນຍ້ອນການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງເປັນຜົນສືບເນື່ອງ ມາຈາກຄວາມຕ້ອງກ ານເງິນໄປຊຳລະໜີ້ຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເລື່ອນເວລາໃນການໃຊ້ໜີ້ບາງຢ່າງກໍຕາມ ສະນັ້ນ ລາວທີ່ເປັນປະເທດນຳເຂົ້າສິນຄ້າບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກເກືອບໝົດທຸກຢ່າງນັ້ ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ອົງການຢູເນສໂກເຕືອນທາງການລາວວ່າ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານະຂອງການເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງລວມທັງການສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງ ຊົງຣິດ ໂພ ນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປີດເຜີຍວ່າ ອົງການເພື່ອການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ ເນສໂກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຕືອນເຖິງລັດຖະບານລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພາະເຫັນວ່າມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນແນວທາງທີ່ຂັດແຍ່ງຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວ ກັບການເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໂຄງການພັດທະນາໄດ້ມີການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດສະຫງວນຂອງມໍລະດົກໂລກ ການຕໍ່ເຕີມອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ການທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການສະຖານບັນເທີງທີ່ກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳ ປະເພນີທີ່ດີງາມຂອງຊາວຫຼວງພະບາງເປັນຕົ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວໄດ້ໃຫ້ກາ ນຢືນຢັນວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີບາງໂຄງການພັດທະນາ ກໍໄດ້ຮັບການທັກທ້ວງຈາກສູນມໍລະດົກໂລກ UNESCO ມີບາງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ກໍໄ ດ້ມີການບຸກລຸກເຂົ້າເຂດສະຫງວນຕ່າງໆ ບາງກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຕໍ່ເຕີມ ດຳເນີນບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີ່ວາງໄວ້ ມີການຖົມໜອງນ້ຳໃນບັນຊີອະນຸລັກ ຖົມດິນເຂດສະຫງວນທົ່ງນາ ດິ ນຕີນພູ ເຂດຂຸດຄົ້ນຫີນພູ ຖາງປ່າຕັດຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ້ອງກັນ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ ບັນຍາກາດຕົວເມືອງ ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກ ມີຈຳນວນໜຶ່ງມີລັກສະນະເຊື່ອມຖ ອຍ ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ສະຖາບັນວິໄຈພູມສາດມະນຸດສາດແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຖືວ່າມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງກໍຄື ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາ ງ ເພາະໂຄງການຕັ້ງຢູ່ເຂດທີ່ມີຮອຍເລື່ອນແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຍັງມີພະລັງຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ທຸກເມື່ອ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນຈິງ ກໍຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກ ະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ There's a lot of concern over Luang Prabang Dam that it will impact ມີຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເຂື່ອນຫຼວງພະບາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງມໍລະດົກໂລກຂອງເມືອງ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດ ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມຍາວ 70 ກິໂລແ ມັດຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງຫາງຂອງມັນກໍຈະຢູ່ຈຸດທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນປາກແບງຕໍ່ໄປ ໝາຍຄວາມວ່າພວກທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງແມ່ນ້ຳຂອງຈາກສາຍນ້ຳໄຫຼໄປເປັນສາຍນ້ຳຂັງແລ້ວ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງກົມອຸຕຸນິຍົ ມວິທະຍາຂອງໄທ ລາຍງານວ່າໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2023 ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວໂດຍສະເລ່ຍ 25 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນເຖິງລະດັບ 6.4 ນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃ ນປີ 2019 ຢູ່ໃນເຂດແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງແຮງສັ່ນສະເທືອນໄດ້ເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກອີສານຂອງໄທ ທັງຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງ ພະບາງອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າທີ່ຕັ້ງໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງຢູ່ເໜືອເຂດເມືອງມໍລະດົກໂລກພຽງແຕ່ 25 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້ທັງໃນດ້ານປະລິມານ ທິດທາງການ ໄຫຼ ແລະ ລະດັບຄວາມແຮງຂອງກະແສນ້ຳ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢູ່ເຂດຕອນລ່າງຂອງເຂື່ອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງດ້ວຍ ເພາະກະແສນ້ຳທີ່ປ່ຽນແປງນັ້ນຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພູມສັນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງດ້ວຍນັ້ນເອງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄ ະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ MRC ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງຍັງຈະເດີນໜ້າກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ກໍຄືພາຍໃນປີ 2029 ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ທັນສະໄໝໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນລວມເຖິງການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ມີລັກສະນະທີ່ຂ້າມພົມແດນໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍ ລາ ຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ

Artifact.
The underground project to connect Heathrow Airport to the financial district has uncovered more than 10,000 artifacts. One special artifact is a bronze medallion from the year 245 AD.
An artifact is a simple object made and used by people in the past.
In science, an artifact is a substance or structure formed by humans, not nature.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ
This news word is from the Crossrail project, a train tunnel now being built in London, England.
ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ແມ່ນມາຈາກໂຄງການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

artifact ແມ່ນວັດສະດຸ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍມະນຸດ ບໍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນມາໂດຍທຳມະຊາດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍການ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕາ ມປົກກະຕິ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາໄອຍະການພິເສດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອລົງທະບຽນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືວ່າເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວ AP ທ່ານ ບອບ ບາວເວີ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍການ Face the Nation ຂອງການຂ່າວ CBS ໃນວັ ນອາທິດວານນີ້ວ່າ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈຸດ ແລະ ວ່າມັນເປັນຜົນການດຳເນີນງານທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ອາຍຸຂອງທ່ານໄບເດັນໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມກັງວົນຂອງບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ປັດຈຸບັນນີ້ພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງຕອບຄຳຖາມທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງກ່ຽວກັບອາຍຸ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງປະທານາທິບໍດີອາຍຸ 81 ປີ ໂດຍຢືນຢັນວ່າທ່ານໄບເດັນມີຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ບັນຊາກາ ນສູງສຸດໄດ້ ອາດນະສັກ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາກຳປັ່ນຂອງຈີນວ່າ ແລ່ນແບບອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງການລາດຕະເວນເປັນເວລາເກົ້າມື້ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເກາະດອນຫາດຊ າຍ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ກຳປັ່ນ BRT ເທເຣຊາ ແມັກບານົວ ຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປລາດຕະເວນເມື່ອ ເມື່ ອຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳອ້ອມແອ້ມເກາະດອນຫາດຊາຍ ສກາໂບໂຣ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຫາປາທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ໄດ້ນຳສິ່ງຂອງຕ່າງໆໄປໃຫ້ພວກຊາວປະມົງຟີລິບປິນ ແລະ ຄ້ຳປ ະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເກາະດອນຫາດຊາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດລະເບີດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ນັບແຕ່ຈີນໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາຈາກຟີລິບປິນໃນປີ 2012 ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ປັກກິ່ງກໍໄດ້ສົ່ງ ກຳປັ່ນລາດຕະເວນໄປຍັງເກາະຫາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຮາວີລົບກວນກຳປັ່ນຂອງຟີລິບປິນ ແລະ ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວປະມົງຟີລິບປິນເຂົ້າໄປໃນບຶງ ບ່ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປູປານານ້ຳຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ໃ ນລະຫວ່າງທີ່ແລ່ນລາດຕະເວນຢູ່ນັ້ນ ກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນກໍໄດ້ແລ່ນຕັດ ແລະ ຂັດຂວາງແບບອັນຕະລາຍຕໍ່ກຳປັ່ນ BRT ເທເຣຊາ ແມັກບານົວ ຂອງຟີລິບປິນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດ ນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີຈາກວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມ ເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ